SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍສະເພາະຄົນໃນເມືອງ Newcastle ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄວນເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຫຼືບໍ່ ພາຍຫຼັງທີ່ຂີ້ເຈຍມາກມາຍແຕກລະເບີ ດຂຶ້ນໃນທ່າກຳປັ່ນ ໃນນະຄອນເບຣຸດ ຂອງປະເທດເລບານອນ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນລົ້ມຫາຍຕາຍເຈັບມາກມາຍ ທັງກໍເສຍຫາຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຢ່າງໜັກໜ່ວງເປັນປະຫວັດການຕື່ມອີກດ້ວຍ ຍ້ອນເຫດການດັ່ງກ່ າວ ບັດນີ້ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນເມືອງ Newcastle ລັດ New South Wales ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງນະຄອນຊິດນີ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍເອົາຂີ້ເຈຍ Ammonium Nitrate 12,000 ຕັນ ທີ່ຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນທ່າເຮືອ Newcastle ອອກໄປໄວ້ໃນແຫ່ງອື່ນ ຂີ້ ເຈຍທີ່ແຕກລະເບີດຂຶ້ນໃນກຸງເບຣຸດນັ້ນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວມີໜ້ອຍກວ່າຂອງເມືອງ Newcastle ເຖິງປະມານ 3 ເທົ່າພຸ້ນ ຂີ້ເຈຍທີ່ແຕກລະເບີດຂຶ້ນນະທີ່ກຸງເບຣຸດນັ້ນ ສັງຫານປະຊາຊົນໄປແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 135 ຄົນ ທັງກໍເສຍຫາຍຫຼາ ຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງມາກມາຍ ຄັນບໍ່ວ່າເພພັງຂວັນໃຈຂອງປະຊາກອນໄປນຳດ້ວຍ ສຳລັບ Newcastle ຂີ້ເຈຍປະມານ 6 ຫາ 12,000 ຕັນ ຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ຢູ່ທີ່ສາງໃນໂຮງງານໃນເກາະຄູຣາການ ຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ Orica ໃນລັດ New South Wales ນ ະທີ່ເມືອງ Newcastle ໂຮງງານນັ້ນຕັ້ງຢູ່ໄກຫ່າງຈາກເມືອງ Newcastle ພຽງແຕ່ 3 ຫຼັກກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີປະຊາຊົນຢູ່ກິນຢູ່ໃກ້ໂຮງງານນັ້ນເຖິງ 100 ແມັດກໍມີ ຄີດ ເຄຣກ ທີ່ເປັນນັກວິສາຫະກອນເຄມີ ກໍເປັນນັກປຸກລະດົມມວ ນຊົນ ເວົ້າວ່າ ສາງນັ້ນສາມາດແຕກລະເບີດຂຶ້ນ ທີ່ຈະມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ທ່ານເວົ້າວ່າ ສາງນັ້ນ ເປັນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ມີຂີ້ເຈຍແຕກລະເບີດຂຶ້ນປະມານ 40 ຄັ້ງໃນໂລກນີ້ ແລະ ອັນທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ກຸງເບຣຸດນັ້ນເປັນຄັ້ງລ່າສຸດ ມັນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີສາງເກັບຂີ້ເຈຍຂອງບໍລິສັດ Orica ໄວ້ໃນເມືອງ Newcastle ດຣ ຊີ ພານ ທີ່ເປັນຄູໃຫຍ່ສອນວິສາຫະກຳເຄມີ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Curtin University ໃນລັດ Western Australia ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເວົ້າວ່າ Ammonium Nitrate ຂີ້ເຈຍ ຖືກນຳໄປເຮັດລະເບີດໃນໄລຍະເສິກສົງຄາມຄັ້ງທີ 2 Ammonium Nitrate ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກນິຍົມຊົມຊອບຢ່າງມາກມາຍ ໂດຍຄົນໃນໂລກນີ້ຢູ່ ເພາະມັນມີທາດໄນໂຕຣເຈ ນຫຼາຍ ທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງເຕີບ ມັນຖືກໃຊ້ເປັນປຸ໋ຍ ແລະ ສອງມາແມ່ນເພື່ອເຮັດລະເບີດ ໃນປີ 1947 ຄົນປະມານ 600 ຄົນສູນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກຫຼາຍພັນຄົນບາດເຈັບ ຈາກຂີ້ເຈຍທີ່ມີປະລິມານອັນຄ້າຍຄຽງກັນກັບຂອງ ກຸງເບຣຸດ ແຕກລະເບີດຂຶ້ນໃນລັດເທັກຊັສ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄືໃນເມື່ອຄົນງານກຳລັງເອົາຂີ້ເຈຍນັ້ນຂຶ້ນໃສ່ກຳປັ່ນຢູ່ ຢູ່ນະທີ່ບ່ອນຈອດ ກຳປັ່ນລຳໜຶ່ງ ໃນ Texas City ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນປີ 2001 ໂຮງງານເຄມີທີ່ Toulouse ໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດກໍແຕກລະເບີດຂຶ້ນ ສັງຫານຄົນໄປ 31 ຄົນ ຄົນໃນເມືອງ Newcastle ທີ່ຫ່ວງໃຍນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີຂີ້ເຈຍເລັກໆນ້ອຍໆເກັບໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງງານ Orica ນັ້ນ ຫຼື ຈົ່ງຍົກຍ້າຍໂຮງງານ Orica ນັ້ນ ໄປບ່ອນ ອື່ນໝົດ ດຣ ພານ ເວົ້າວ່າ ບໍ່ຄວນທຽບເທົ່າຄວາມສ່ຽງກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກຸງເບຣຸດນັ້ນ ການເກັບຂີ້ເຈຍໄວ້ຢູ່ທີ່ທ່າກຳປັ່ນໃຫຍ່ໃນກຸງເບຣຸດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີກົດເກນຄວາມປອດໄພ ແລະ ກໍມີບັ້ງໄຟດອກເ ກັບໄວ້ຢູ່ໃກ້ຂີ້ເຈຍນັ້ນດ້ວຍ ສາງເກັບຂີ້ເຈຍຂອງບໍລິສັດ Orica ໃນ Newcastle ນັ້ນມີກົດເກນ ແລະ ວິທີການອັນເຄັ່ງຄັດໃນການເກັບມ້ຽນມັນໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍລິສັດ Orica ກໍມີປະຫວັດການອັນຈົບດີດ້ວຍ ດຣ Gabriel Del Silva ທີ່ເ ປັນອາຈານໃຫຍ່ໃນດ້ານວິສະຫະກຳເຄມີ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Melbourne University ໃນປະເທດ Australia ກໍມີຄວາມເຫັນຄືກັນກັບຂອງທ່ານ ດຣ ພານ ນັ້ນ ທີ່ວ່າບ່ອນທີ່ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຈຍໃນ Newcastle ນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຕໍ່ຊຸມຊົນ ບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ Orica ນັ້ນ ເນັ້ນວ່າການດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ທີ່ເກາະ Kooragang Island ຖືກຄວບຄຸມມາກມາຍໂດຍກົດເກນ ແລະ ທາງການຕ່າງໆ ແລະ ກໍເວົ້າອີກວ່າຕົນປະຕິບັດຕາມການກວດເບິ່ງ ແລະ ກົດເກນຂອງລັດຖະບານລັດ New South Wales ດຣ Da Silva ເວົ້າວ່າ ຍ້ອນມີຄວາມລະມັດລະວັງ ຊຸມຊົນ Newcastle ບໍ່ຄວນມີຄວາມຫ່ວງໃຍ ຕາມຄວາມຊົງຈຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງແລ້ວ ໃນປະມານປີ 1964-65 ສາງເກັບມ້ຽນລະເບີດທີ່ແອກົນຕິນັງຕານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃ ນຄຸ້ມສີໄຄວັດໄຕຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍແຕກລະເບີດຂຶ້ນເປັນເວລາຍືດຍາວເຕີບ ສັ່ນສະເທືອນວຽງຈັນໄປໝົດ ບໍ່ໜ້ອຍກໍຫຼາຍ
ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ